ທຳມະດາລະເປັນສິລະປິນເນາະ ເຮົາກໍຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃຫ້ທົ່ວໝົດ ອັນນັ້ນ ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບອັນນັ້ນ ວຽກການຂອງເຮົາເນາະ ອັນນ່າ ກະສໍສີ ສໍດຳ ອັນນ່າ ເປັນສີນ້ຳມັນ ສີນ້ຳມັນຢູ່ແຕ້ມໃສ່ເທິງຜ້າໃບ ສີນ້ຳມັນແຕ້ມ ໃສ່ເທິງອັນຜ້າ ອັນນັ້ນນ່າ ອາ ທຸກຢ່າງ ອາ ຜ້າໄໝກະມີ ເອີ ແລ້ວກະອັນນັ້ນ ເປັນສີນ້ຳນີ້ກະຕ້ອງໃຊ້ອັນນັ້ນ ໃສ່ເຈ້ຍ ອາ ເຈ້ຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢູ່ເມືອງຝຣັ່ງ ຫຼືວ່າເຈ້ຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢູ່ໄຕ້ຫວັນ ຫຼືວ່າຢູ່ ຢູ່ອັນນັ້ນ ຢູ່ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຮົາກະຈະຕ້ອງຮຽນໝົດກ່ຽວກັບອັນນີ້ນະ ເພາະວ່າມັນເປັນວຽກການຂອງເຮົາ ແລ້ວກະຕ້ອງສຳຄັນທີ່ສຸດ ອັນນັ້ນນ່າ ຈະຕ້ອງຮູ້ໃຫ້ ໃຫ້ຖ້ວນກ່ຽວກັບອັນນັ້ນນະ ທຸກຢ່າງທຸກແນວທີ່ເຮົາ ເຮົາ ເ ຮົາເອົາມາໃຊ້ເປັນ ເປັນອັນນັ້ນ ເປັນອາຊີບເນາະ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກທັງ ທັງນອກທັງໃນ ທຸກຢ່າງທຸກແນວທີ່ ທີ່ກ່ຽວກັບອັນນັ້ນ ອາຊີບຂອງເຮົາ ວ່າຊັ້ນເທາະ